ລັດຖະບານລາວໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສາກົນໜ້ອຍກວ່າເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກບັນດາປະເທດທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ປະສິດທິພາບໃນການໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານລາ ວ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານຈາກບາງກອກ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ UNDP ປະຈຳລາວ ເປີດເຜີຍວ່າ ນານາຊາດໄດ້ໃຫ້ການຊ່ ວຍເຫຼືອແກ່ລັດຖະບານລາວລົດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍມີສາເຫດສຳຄັນມາຈາກບັນຫາການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານຢ່າງບໍ່ມີປະສິດທິພາບຂອງລັດຖະບານລາວ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ນານາຊາ ດທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລັດຖະບານລາວນັ້ນໄດ້ພາກັນ ລົດການຊ່ວຍເຫຼືອລົງ ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າຈະເພີ່ມການຊ່ວຍເຫຼືອ ກໍຕໍ່ເມື່ອວ່າລັດຖະບານລາວໄດ້ພັດທະນາປັບປຸງການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານ ທີ່ໄດ້ຮັ ບການຊ່ວຍເຫຼືອນັ້ນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງໄວ້ກັບນານາຊາດຢ່າງແທ້ຈິງ ທາງດ້ານທ່ານ ກິແກ້ວ ຈັນທະບູລີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຖະແຫຼງວ່າ ອົງການສະຫະປະ ຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ ໄດ້ຕົກລົງຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລັດຖະບານລາວໃນຊ່ວງປີ 2017 ຫາ 2021 ຄິດເປັນມູນຄ່າບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 426 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ສຳລັບນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ໃນເ ຂດຊົນນະບົດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາຄວາມຍາກຈົນຂອງປະຊາຊົນລາວ ຫາກແຕ່ຈົນເຖິງເວລານີ້ປາກົດວ່າ ການຊ່ວຍເຫຼືອບໍ່ໄດ້ເປັນໄປຕາມການຕົກລົງດັ່ງກ່າວແຕ່ຢ່າງໃດ ທັງຍັງໄດ້ປັບລົດ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ລົງມາເປັນ 291 ລ້ານດອນລາສະຫະລັດ ແລະ ຍັງບໍ່ແນ່ວ່າ ລັດຖະບານລາວຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຕາມການປັບລົດລົງດັ່ງກ່າວຢ່າງຄົບຖ້ວນຫຼືບໍ່ອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ກິແກ້ວ ໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ຕາມຕົວເລກ ຂອງຄວາມຕ້ອງການໃນ 5 ປີຂອງພວກເຮົານີ້ກໍປະມານ 426 ລ້ານໂດລາ ພຸ້ນໃດ ທັງໝົດນີ້ນະ ຕົວປະເທດເຮົາກັບອົງການ UN ທີ່ພວກເຮົາພາກັນຂຶ້ນແຜນກັບເຂົາເຈົ້າໄວ້ຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່າໃນໄລຍະ 2017 ຫາ 2021 ນີ້ ເວົ້າໄປ ເວົ້າມານີ້ຍັງເຫຼືອແຕ່ 291 ລ້ານ ນອກຈາກນັ້ນແລະ ອັນນີ້ກະຍັງເປັນ commitment ຊື່ໆ ກໍຍັງບໍ່ທັນວ່າຊິໄດ້ແທ້ຫຼືບໍ່ ທາງດ້ານທ່ານນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ສາເຫດສຳຄັນປະການໜຶ່ງ ທີ່ເຮັ ດໃຫ້ລັດຖະບານລາວໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດລົດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ກໍເພາະການຄຸ້ມຄອງດ້ານງົບປະມານລາຍຈ່າຍທີ່ມີປະສິດທິພາບຕ່ຳ ໂດຍເຫັນໄດ້ຈາກ ການກຳນົດງົບປະມານລາຍຈ່າ ຍທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມສາມາດຕົວຈິງໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕ້ອງກູ້ຢືມເງິນຈາກພາກເອກະຊົນລາວ ແລະ ຕ່າງຊາດເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການອອກພັນທະບັດລັດຖະບານນັ້ນ ສ່ວນທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການເງິນ ກໍຖະແຫຼງຍອມຮັບວ່າ ໜີ້ສິນຂອງລັດຖະບານລາວ ຍັງມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຂະນະທີ່ການຈັດເກັບລາຍຮັ ບກັບຍັງບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ແລະ ເມື່ອປະກອບກັບການທີ່ລັດຖະບານລາວມີພັນທະທີ່ຈະຕ້ອງຊຳລະຄືນໜີ້ເງິນກູ້ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຫຼາຍຂຶ້ນໃນໄລຍະ 3 ປີຕໍ່ໜ້າ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈະຕ້ອງຫາແຫຼ່ງເງິນທຶນສຳລັບນຳມາຊຳລະໜີ້ດັ່ງກ່າວໃຫ້ໄດ້ຢ່າງທໍ່ທັນກັບເວລາ ໂດຍທາງເລືອກ ທີ່ສາມາດຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳທີ່ສຸດ ຄືການອອກພັນທະບັດລັດຖະບານ ລາວ ເພື່ອລະດົມເງິນທຶນກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດເປັນດ້ານຫຼັກ ເພາະແຫຼ່ງເງິນທຶນພາຍໃນປະເທດບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງ ທາງດ້ານຊ່ຽວຊານໃນດ້ານການເງິນຂອງທະນາຄານໂລກປະຈຳ ສປປ ລາວ ເປີດເຜີຍວ່າ ລັດຖະບານລາວ ຍັງຈະຕ້ອງຜະເຊີນກັບສະພາບການເປັນໜີ້ພາກລັດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ທັງນີ້ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກການກູ້ຢືມເງິນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອນຳມາໃ ຊ້ສຳລັບການດຸ່ນດ່ຽງດ້ານງົບປະມານລາຍຈ່າຍທີ່ສູງກວ່າລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານລາວໃນແຕ່ລະປີ ໂດຍເຫັນໄດ້ໃນປີ 2016 ທີ່ຖືວ່າເປັນປີຕຳອິດທີ່ໜີ້ສິນຂອງລັດຖະບານລາວມີມູນຄ່າລວມເກີນກວ່າ 60 ເປີເຊັ ນຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນລວມ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 65.3 ເປີເຊັນຂອງ GDP ໃນປີ 2018 ທັງຍັງຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນເກີນກວ່າ 68 ເປີເຊັນຂອງ GDP ໃນປີ 2019 ອີກດ້ວຍ ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງທະນາຄານໂລກລະບຸວ່າ ການກູ້ຢືມເງິ ນຈາກຕ່າງປະເທດ ນັບເປັນສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ໜີ້ສິນຂອງລັດຖະບານລາວເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ໂດຍໃນປີ 2016 ລັດຖະບານລາວມີໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດ ແລະ ໜີ້ພາຍໃນ ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມເຖິງ 9,550 ລ້ານດອນ ລາສະຫະລັດ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 10,530 ລ້ານດອນລາສະຫະລັດໃນປີ 2017 ສ່ວນໃນປີ 2018 ກໍເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 12,104 ລ້ານດອນລາສະຫະລັດ ແລະ ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 13,491 ລ້ານດອນລາສະຫະລັດໃນປີ 2019 ນີ້ ສ່ວນທຶນສຳຮອງເງິນ ຕາຕ່າງປະເທດຂອງລາວ ກໍສາມາດ ນຳເຂົ້າສິນຄ້າຕ່າງປະເທດໄດ້ 2 ເດືອນເທົ່ານັ້ນ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA